ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວສຳລັບມື້ນີ້ ວັນເສົາທີ 2 ມົກກະລາ ປີ 2021 ທີ່ເປັນປີໃໝ່ທີ່ເກົ່າແກ່ໄປແລ້ວມື້ປາຍ ໃນພາກລາຍການມື້ນີ້ ຂໍນຳເອົາຂ່າວຄາວທີ່ຄິດວ່າເປັ ນທີ່ສຸດຈິດສົນໃຈ ສາລະຄະດີ ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ການລາຍງານຂ່າວຄາວຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ຂໍນຳເອົາຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບປີ 2020 ເປັນແນວໃດ ຈະເຮັດ ແນວໃດເມື່ອຕົກຢູ່ໃນວິກິດໄຟປ່າ ແລະ ການລາຍງານຂ່າວຄາວຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ແຕ່ພ້ອມນີ້ ຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານຮຽນຊາບໄວ້ວ່າ ພາກລາຍການພາສາລາວຈາກສະຖານີວິທະ ຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຈະຢຸດອອກອາກາດຕັ້ງແຕ່ວັນຈັນທີ 4 ມົກກະລາ 2021 ວັນເສົາທີ 9 ມົກກະລາ ແລະ ວັນຈັນທີ 11 ມົກກະລາ 2021 ແລ້ວຈະກັບຄືນມາອອກອາກາດໂດຍປົກກະຕິ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັ ນທີ 16 ມົກກະລາປີນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ມີຄວາມຍາກອົກຍາກໃຈກ່ຽວກັບຊາຍແດນຕ່າງໆ ຖືກປິດໃສ່ລັດ New South Wales ລັດ Victoria ປິດຊາຍແດນໃສ່ New South Wales ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ອາລະວາດຂຶ້ນໃນລັດ New South Wales ລາຍການກິລາໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຖືກລົບກວນໂດຍໂຄວິດ-19 ຂ່າວທົ່ວໄປ ລັດ Victoria ປິດປະຕູປະຕ່າງໃສ່ລັດ New South Wales ແລ້ວ ເມື່ອທີ່ທາງ ການສາທາລະນະສຸກຟ້າວຟັ່ງຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ໂຄວິດ-19 ຕິດແປດກັນໃນຊຸມຊົນຢູ່ ຄົນ Victoria ນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນພາກັນກັບຄືນສູ່ລັດ Victoria ຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃຫ້ທັນກັບການປິດຊາຍແດນລັດ Victoria ໃນທ່ຽງຄືນຂອງວັນສຸກແລ້ວນີ້ ເ ພື່ອຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດ quarantine 14 ມື້ ລັດ Western Australia Northern Territory South Australia ແລະ Tasmania ກໍເຄັ່ງຄັດການປິດຊາຍແດນຂຶ້ນ ຍ້ອນທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ

ໃນວານນີ້ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຕື່ມຈາກການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນເອງນະທີ່ Western Sydney ແລະ ຍັງມີການໄຕ່ຕາມຫາຈຸດທີ່ມາຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວຢູ່ ໃນລັດ New South Wales ມີ 3 ຈຸດທີ່ເກີດເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳລັງຖືກກວດ ເບິ່ງຢູ່ ຄື Northern Beaches, Croydon ແລະ Wollongong

ຜູ້ທີ່ເປັນນັ້ນເປັນຜູ້ຊາຍໄວ 50 ທີ່ກ່ອນນີ້ໄປຍັງ South Africa ອັງກິດ ແລະ ປະເທດກົວຕາ ແລະ ຫາກໍອອກຈາກໂຮງພະຍາບານໃນຕົ້ນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຄົນໜຶ່ງຖືກກວດເທສເປັນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ຂອງ South Africa ແລະ ການກວ ດເບິ່ງນ້ຳໃນຮ່ອງນ້ຳສອງແຫ່ງຂອງ Queensland ເຫັນວ່າມີໂຄວິດ-19 ລອຍຢູ່ເສີຍ Western Australia ຈະເພີ່ມການກວດຫາໂຄວິດ-19 ຍ້ອນມີຄົນຫຼາຍພັນຄົນຈາກລັດ Victoria ເຂົ້າໄປຍັງ Western Australia ໃນເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້ ບັດນີ້ພວກດັ່ງກ່າວຕ້ອງເຮັ ດຄວາຣັນທີນຢູ່ໃນໂຮງແຮມ ແລະ Western Australia ປິດຊາຍແດນໃສ່ New South Wales ແລະ ລັດ Victoria ແລ້ວ ທາງການສາທາລະນະສຸກ Australia ບອກເຕືອນໄພຂອງການຟ້າວຟັ່ງໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເມື່ອຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຖືກບໍລິການອອກມາ

In the meantime, the TGA is expected to approve uh, the Pfizer vaccine in January. The only person people who are undermining faith in that system is those who say that once it's approved we still have to wait ວັນທີ 5 ກຸມພາ 2021 ຄະນະລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຈະປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ແມ່ນເຮິງໂພດ ຈາກແຕ່ ມື້ແລກໆ ທີ່ປະເທດອັງກິດຖອນຕົນຖອນໂຕອອກໄປຈາກສະຫະພັນຢູໂຣບ ປາກົດວ່າ ການເກັບພາສີອາກອນ tariff ຈາກສະຫະພັນຢູໂຣບນັ້ນ ເປັນຄ້າຍກັບວ່າເປັນໄປຢ່າງນິ້ມນວນດີ

ສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ວິກິດໂຄວິດ-19 ສົ່ງເສີມການໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍ ດ້ວຍນີ້ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ໂລກນີ້ຊາບເຖິງການພະຍາຍາມໃນການລົບລ້າງແຮງງານເດັກນ້ອຍ ໃນໂລກນີ້ຈຳນວນແຮງງ ານເດັກນ້ອຍທະວີຂຶ້ນມາກມາຍ 152 ລ້ານຄົນ ຈາກປີ 2020 ທີ່ມີເຖິງ 446 ລ້ານຄົນ ວິກິດໂຄວິດ-19 ຍັງລົບກວນການທີ່ແຂ່ງຂັນກິລາຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ການແຂ່ງຂັນກິລາ NBL A League W League BBL ຄຣິກເກັດຜູ້ ຊາຍ ຈະມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງສົມບູນ ແຕ່ບັດນີ້ເກີດມີບັນຫາຕ່າງໆຂຶ້ນແລ້ວ ຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 AFL ເພດຍິງຈະເລີ່ມແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 28 ຂອງເດືອນນີ້ ແຕ່ທາງການມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າມັນຈະໄ ດ້ປັບປຸງຂຶ້ນໃໝ່ໝົດ ການແຂ່ງຂັນ BBL ໃນກຸງເພີດກໍຖືກນາບຂູ່

ທ່ານຢາກໄປຊົມເບິ່ງ 1 ໂດລາອົດສະເຕຣເລຍເທົ່າກັນກັບ 77 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.63 ຢູໂຣ 5.03 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,773.13 ດົງຫວຽດນາມ 3,108.56 ຫຼຽນຂະເໝນ 23.10 ບາດໄທ 7,153.16 ກີບລາວ ດິນຟ້າອາກາດສຳລັບມື້ອື່ນ ແມລ ເບີນ ຈະຕົກຝົນຊາວເວີ ອາດພາຍຸ 17 24 ແຄນເບີຣາ ຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 15 24 ຊິດນີ ຈະຕົກຝົນຊາວເວີ ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຫ່າ 19 27 ບຣິສເບນ ອາດຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 22 29 ດາວິນ ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 17 34 ເພີດ ຈະແດດໂດຍສ່ ວນຫຼາຍ 18 33 ອາດິເລດ ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 15 27